سائين مير سائين فرمايو مير هزار خان خالد سائين فرمايو ته گاڏي بيهي رهي آهي روهڙي جي اسٽيشن تي ڪي حبيب ڪوٽ جي اسٽيشن تي ڪي پنهنجي ڪوٽڙي جي اسٽيشن تي گاڏي بيهندي آهي پوء شنٽنگ ڪندي آهي پوء اڳتي پوئتي گاڏا هيڏانهن ڪرڻ هوڏانهن ڪرڻ هو گاڏو هن ۾ وجهبو هو گاڏو هن ۾ وجهبو پوء وري پوء هلندي گاڏي تيسين پنج ست ڪلاڪ ٿي ويندا هليا اها ٿيندي آهي شنٽنگ چئبو آهي ان کي شنٽنگ هاڻي اسان جي شنٽنگ جيڪا آهي هن تي اچي بيهي رهي هي آيت آهي نور جي ال جو پنجٽيهين نمبر آيت جي سورت نور جي ان کان وٺي چاليهين آيت اهي ڇهه آيتون آهن هن ۾ پهريون چار آيتون جيڪي آهن سي مثال آهي مؤمن جي قلب جو يا پيغمبر صلي الله عليه وسلم جي قلب جو يا اولياء الله عليهم السلام جي قلب جو انهي ۾ جيڪو نور الله تعالي وڌو آهي انهي جو مثال آهي پهرين چئن آيتن ۾ پنجٽيهه ۽ ڇٽيهه ۽ ستٽيهه اٺٽيهه وري اڻيتاليهه آيت ۽ چاليهه آيت انهي ۾ جيڪي ڪافرن جيڪي هدايت جن کي الله تعالي نٿو ڏئي انهن جي ظلمات جي ڳالهه ان جي اونداهي جي ڳالهه آهي ۽ ان جا ٻه مثال آهن ان وچ هاڻ اسان جي ڳالهه بيهي رهي انهي ڪري جو هي آيت مون کي اڃا سمجه ۾ آئي ڪونهي اڃا انشاء الله ڪوشش ڪيون پيا رب پاڪ همت ڏيندو ۽ توفيق ڏيندو پنهنجو هي آيتون جيڪي تمام سهڻيون آهن، تمام معرفت واريون، تمام وڏيون ڳالهيون آهن هن منجهه. مون هي ڪتاب ڏٺو مشڪات الانوار اسان جي استاد عبيد عبيد الرحمان ادمي صاحب حيدرآباد دکن جو اسان جو تمام سهڻو تمام سٺو ڀلو استاد الله تعاليٰ رحمت ڪري ان تي ان جو ڪتاب هو ان وٽ پوء مون ڏٺو ان زماني ۾ آئون شاگرد هاء اسڪول جو مون کي سمجه ۾ آئي ڪونه الاء انگريزي ۾ هو الاء اردو ۾ الاء ڪهڙي ٻولي ۾ هو ياد ڪونهي هاڻي بهرحال پوء اهو ڪتاب پيو ڏسندو آهيان پيو اٿلائيندو پٿلائيندو آهيان پر ڪو چڱي طرح سان غور سان پڙهيو ڪونه اٿم هاڻي هينئر مون اهي ٽئي ڪتاب انگريزي وارو ڪتاب انٽرنيٽ تان هٿ ڪيو آهي عربي وارو ڪتاب انٽرنيٽ تان هٿ ڪيو آهي اردو وارو ان جو ترجمو جيڪو آهي سو به هٿ ڪيو آهي پر هاڻي وڏا آهن وري به ان کي پڙهڻ سمجهڻ ان کان پوء طالب مڪي جيڪو آهي رحمة الله عليه ان جو تفسير آهي ان منجهه ڏٺوسون يا رازي رضي الله تعالٰي عنه ان جو مطلب رحمة الله عليه ان جو تفسير يا ٻين جو ۽ هينئر مون رفاعي صاحب جو ڏٺو آهي ڪتاب پنهنجو ڇا اٿس نالو حالت اهل الحقيقت مع الله عز وجل احمد رفاعي صاحب جو انهيء منجهه حديثن جو جيڪو ذڪر آهي، ان جي مر معرفت جون ڳالهيون آهن. انهيء منجهه آخر منجهه حديث بيان ٿو ڪري، جيڪا حديث آهي، حياء جيڪو آهي سو ايمان جو حصو آهي. انهيء مهل هن جو ڪجهه تفصيل هن ٻڌايو آهي. بهرحال هاڻ پهرين هن جو اسين ترجمو ٿا ڪريون آيت جو، جيڪو سمجهه ۾ اچي ته سنڌي ۾ ترجمو جيڪو سائين ٻير واري صاحب قريشي صاحب ڪيو آهي. عبدالڪريم قريشي رحمة الله عليه ٻير وارو صاحب سائين امروٽي صاحب جو ترجمو آهي ٻئي ترجما آهن مون وٽ پنهنجو پر هاڻي اهو ڏسون ٿا ٻير وارو صاحب ڪهڙو ترجمو ٿو ڪري پهرين لفظي معني ڪري ٿا وڃون پوء جي الله تعالي همت ڏيندي ته وري ان جي معني ڪنداسون پهرين چئي ٿو الله نور السماوات والارض الله روشن ڪندڙ آهي آسمانن کي ۽ زمين کي

آسمان ۽ زمين کي روشن ڪندڙ آهي يا چئجي الله آسمان ۽ زمينن جو نور آهي ان جي بدران سائين ترجمو ڪيو آهي انهن کي روشن ڪرڻ وارو آهي ڇو جو معنيٰ ۾ وڏيون ڳالهيون آهن ٻيون مثل نوره ڪمشڪاتن مثل ان جي روشني جو مثال يعني جيڪو مؤمن جي دل ۾ آهي پوء ابن عباس ۽ ابي بن ڪعب ان نموني سان پڙهيو آهي ان آيت کي ته مؤمن جي قلب ۾ جيڪو الله جو نور آهي يا پيغمبر صلي الله عليه وسلم جي قلب ۾ جيڪو الله جو نور آهي مثل نوره ڪمشڪات ان جو مثال ڄڻ هيئن آهي

حصو پر اهو ٻاهر نٿو کلي اندر کلي ٿو انهي منجهه رکبو ڏيئو يا انهي ۾ ڪا شيء رکبي يا توهان وٽ پئا ماڻهو رکندا ڪهڙيون شيون انهي کي چئبو آهي جارو هڪ مشڪات اها مشڪات آهي پر مشڪات مصابيح جي نالي سان ڪتاب مشڪات معنيٰ جارو جارو جيئن ببليو باب لائبرري تي ڄڻ ان ۾ ڪتاب وتاب رکي سگهبا انهي ڪري مشڪات ڪمشڪاتن فيها مصباح ائين آهي جيئن هڪڙو مشڪات جارو هجي ۽ جاري ۾ وري ڏيئو هجي، مصباح، مصباح يا چراغ، سراج، قرآن شريف ۾ سورة احزاب ۾ الله تعالي سراج جو لفظ استعمال ڪيو سراج به معنيٰ ڏيئو يا ليمپ يا ڇا چئجي جيڪو اهو ۽ مصباح جي معنيٰ به ساڳي بتي ڏيئو. مصباح آهي انهي جاري ۾ مص هاڻي ڏيئو آهي هاڻ جارو ائين آهي جيئن پنهنجو سينو هجي نبي پاڪ صلي الله عليه وسلم جو يا مومن جو يا اهل ولايت ولي الله جو ائين جارو آهي جيڪو سينو آهي اهو ڄڻ اهڙي نموني سان آهي ان ۾ آهي ڏيئو ڏيئو جيڪو آهي قلب آهي في زجاجت ۽ اهو ڏيئو جيڪو آهي تنهن ۾ اهو آهي پنهنجي ڪائي ۾ ڪائي ۾ شيشي ۾ شيشو مطلب ته انجي مٿان جيئن بتي ٿيندي هئي اسان جي زماني ۾ ۾ هاڻي ته بتي الائي ٿئي ٿي ڪونه ٿي ٿئي پر پوء جرمني مان ايندي هئي پوء وري به جپان مان اينديون هيون ڪٿان اينديون پوء ان کي ڪاو هوندو هو پنهنجو اندر ان ۾ وري وٺ هوندي پوء وري وٺ جيڪا هيٺ گاسليٽ ۾ پوندي يا تيل ۾ پوندي يا ڇا ۾ پوندي تنهنجو ته اها وٺ آهي اها ان کي مٿي ڪبو ان سان ته پوء ان کي وري ٻاربو ته ان کي وري مٿان شيشو وجهي ڇڏبو شيشي کي هر روز صفا ڪندا هئاسون پنهنجو صفا ڪري پوء وري ان کي وجهبو ته وري صاف سٿرو ڏسڻ ۾ ايندو زجاجت زجاجت معنيٰ شيشو شيشو ڪاو جيڪو هيو

فتيلا جنهن کي چئجي ۽ ڏيئي وٺ معنيٰ ڏيئي جي ڀرسان ويهي ۽ ويٺو وٺ معنيٰ ان کي ويٺو مٿي ڪر يا مٿي سولو ڪر يا ان کي ٺاهه ان کي جوڙ اهو ٿيو ڏيئي جي وٺ ڏيئي وٺ ويٺو وٺ هاڻي انهي ڪري المصباح في زجاج جيڪو چراغ آهي جيڪو ڏيئو آهي جيڪو سائين چراغ عالم قريشي اسان جو استاد ويچارو الله تعاليٰ ان کي رحمت ڪري چراغ عالم قريشي چراغ عالم

اهو شجر جيڪو آهي سو زيتون آهي، زيتون زيتون اسان جو زيتون ٻيو آهي سنڌ ۾ جيڪو ٿا کائون آليو کي چئبو پنهنجو زيتون عربي ۾ زيتون معنيٰ آليو آليو معنيٰ پنهنجو ڇا اهو زيتون اسان وٽ ٿئي ڪونه ٿو ان ڪري ڪو لفظ هن جي لاء آهي ڪونه هتي زيتون اٿن

ٻيو جيڪو تيل اهو ٿيندو هو هڪڙو ڪڙو ٿئي ته هڪڙو مٺو ٿئي ان جي وري مٿي دونهون نڪرندو وري دونهون مٿي ڇت کي لڳندو يا ان ڪري ڪا شيء رکبي جنهن ۾ دونهون اچي گڏ ٿئي وري ان دونهين منجهان وري ڪهل ٺاهيندا هئا پنهنجو ڇا چئبو آ سرمي جي بدران اهو ٺاهيندا هئا ٺاهينديون هيون ماين کي اهو ڏيندا هئا جيڪو اکين ۾ پائينديون هيون اهو سرمي جي بدران ٻيو ڇا ٿو چئجي ان کي اهو ان ۾ ٿورو مکڻ وجهبو ان دونهين منجهان ته پوء ان مکڻ وجهي اهو ٺاهبو ته اهو ٿي ويندو ڇا چئجي نه ڪهل ڪهل سرمو نه پر ٻيو جيڪو اهو سرمو ٿئي ٿو پيهجي ٿو ۽ هي جيڪو آهي سو دونهين ۾ منجهان ٺهي ٿو دونهون مکڻ ۾ ملائي پوء ٺاهجي ٿو

اوڀر پاسي، اولهه پاسي معنيٰ گهڻيون معنائون ڪن ٿا، ڪا معنيٰ ته مطلب ته نڪو حضرت ابراهيم عليه السلام جو مثال ڏين ٿا ته اهو جيڪو آهي سو نڪو يهود آهي، نڪو نصارا آهي، نڪو ايسٽ ڏانهن منهن ڪري نماز ٿو پڙهي، نڪو ويسٽ ڏانهن نماز ٿو پڙهي ڪري جيڏانهن الله تعاليٰ جو حڪم ٿيندو معنيٰ مقام ابراهيم جو اسان کي حڪم آهي. قبلو جيڪو آهي سو اسان ڪعبت الله کي ٺاهيو آهي ڪعبت الله ان جو جيڪو آهي سو ته هي جيڪو نه ڪو اوڀر نه ڪو اولهه نه ڪو اوڀر نه ڪو اولهه معنيٰ نه ڪو يهودي نه ڪو نصارو نه ڪو فلاڻي دين جو نه ڪو فلاڻي دين جو حنيف دين جيڪو ابراهيم عليه السلام جو جيڪو محمد مصطفيٰ صلي الله عليه وسلم جو دين ان تي ڄڻ اهو وڻ آهي نه ڪو شرقي آهي نه ڪو غربي آهي هن ۾ اهو به سمجهي ته فلاسافيڪل جيڪو ايٽيٽيوڊز ٿين ٿا جيڪي فلاسافيڪل ٿيئريز ٿين ٿيون اهو اها جيڪو نه ڪو ويسٽرن فلاسافي آهي نه ڪو ايسٽرن فلاسافي آهي هيء پنهنجي پاڻ پاڻ فلاسافي آهي هن ڪري ايراني جيڪي آهن سي اسڪالر هنن لفظن کي گهڻو استعمال ڪندا آهن ته شرقي ۽ غربي نه ڪونهي اسان جو پنهنجو آهي مطلب ته اسلامي هڪڙو طريقو پنهنجو آهي نه ڪو اورينٽلسٽ آهي اورينٽل آهي نه ڪو اڪسيڊنٽل اوڪسيڊنٽل او ڊبل سي آء ڊي اي اين ٽي آڪسيڊنٽ معنيٰ اوڀر اوڀر وارن جي فلاسفي پنهنجي اولهه وارن جي فلاسفي پنهنجي پر اسان جي فلاسفي اها آهي جيڪا حضرت ابراهيم عليه السلام جي آهي اسان جو دين اهو آهي شريعت اها آهي جيڪا محمد مصطفيٰ صلي الله عليه وسلم کي ملي آهي حضرت ابراهيم کان حضرت نوح عليه السلام کان حضرت موسيٰ کان حضرت عيسيٰ کان حضرت اها صحيح جيڪا اصل آهي سا

پري کان ڏسڻ وارو ڏسڻ جهڙو آهي، جو جهڙو ڄڻ اجهو ٿو ٻري. ان جو مطلب ته هو ايترو چمڪدار آهي، يعني خود ئي روشن آهي، خود ئي روشني تي مائل آهي ۽ روشني ان وچان نڪري ٿي پئي ايتري، جو جهڙو ڪر اجهو ٿو ٻري. يڪاد زيتها يضيء، هو ٻري ٿو، روشن ٿو ڪري، ضياء ضياء ٿو ڪري. يضيء روشني ٿو ڪري، اجهو ٿو روشني ڪري، جيتوڻيڪ هن کي باهه نه پهچي پهتي هجي، اڃا مطلب ته هن کي تيلي نه ڏني هجي، پاڻ تيلي ٿا ڏين پر ٻيا ڪجهه ڏيندا هوندا، پوء ڪهڙي نموني سان هن کي ٻارجي ٿو ته جيسين هن کان ٻارڻ کان اڳ ۾ ئي هو خود ئي روشن آهي ڄڻ اهڙي اهو آهي ولو تمسسه نار نور علي نور. هي نور جي مٿان اڃا ٻيو نور هاڻي يهدي الله لنوره من يشاء سينٽرل پوائنٽ هي آهي هن آيت جي ته جنهن کي الله تعالي هدايت پنهنجو ڏئي ٿو جنهن کي الله تعالي ڏيڻ چاهي تنهن کي ئي هدايت ملي ٿي هاڻي اسان ڏٺو آهي ته پنهنجو قرآن شريف ماڻهو سڀ ڪو چئي ٿو ها اسين ثواب جي لاء پڙهون ٿا هي ٿا ڪريون ٿا ڪريون هي ٿا ڪريون هو ٿا ڪريون پر پوء جنهن کي الله تعاليٰ هدايت ڏئي اهو ان منجهه گهڙي ٿو ان منجهه معرفت حاصل ڪري ٿو ان منجهه سمجهي ٿو ان منجهه ۽ ٻيو جيڪو اهڙو جنهن کي الله تعاليٰ هدايت ڏئي ٿو اهو ٻڌي ٿو اهو ڏس مطلب ته سکڻ چاهي ٿو ڪوشش ڪري ٿو ٻيا جيڪي آهن جا ها اسين پڙهون ٿا قرآن ثواب جي لاء پڙهيوسون هليون ثواب ٺيڪ آهي، ٻئي ڪنهن جي ڳالهه ڪونه ٻڌن ٿا، مطلب ته جيڪڏهن ڪا معرفت واري ڪا ڳالهه ڪٿي هلندي هجي، ڪو ماڻهو ڪو چڱائي جي ڳالهه چوندو هجي، پر ڪلام الله تعاليٰ جو ٻڌائيندو هجي ته ماڻهو ٻڌڻ ڪونه ٿا چاهين، ان ڪري گهڻا ماڻهو هن ڏانهن رخ ڪونه ٿا ڪن، پوء الله تعاليٰ يهدي يهدي الله لنوره من يشاء پنهنجي نور ڏانهن هدايت ڪري ٿو هاڻي انهي پنهنجو نور اهو آهي جيڪو قرآن آهي پنهنجي نبوت جيڪو نبي صلي الله عليه وسلم موڪليو اٿس اهو هن جو نور آهي جيڪو هن موڪليو آهي جنهن ڏانهن هدايت ڪري جنهن کي وڻيس تنهن کي ڪري جنهن کي وڻيس تنهن کي نه ڪري جنهن کي هدايت هن آخر ۾ ۾ آيت ايندي چاليهين واري ۾ ته جنهن کي نٿو الله تعاليٰ نور ڏئي ان کي نور نه ملندو هتي آهي ته جنهن کي الله تعاليٰ هدايت ڏيندو نور پنهنجي جي اهو هدايت اختيار ڪندو. هاڻي اها ٿي پنجٽيهين نمبر آيت پنهنجو هاڻي انهي منجهه الله تعالي انهي آيت ۾ ئي اڃا چوي ٿو ته يضرب الله الامثال للناس الله تعالي ماڻهن جي لاء هي مثال ٿو ڏئي. مثال ٺاهي ٿو مثال جوڙي ٿو يضرب الله الامثال للناس والله بڪل شيء عليم الله تعاليٰ هر شيء کي ڄاڻندڙ آهي هاڻي هن جو واسطو اڳين آيتن سان جيڪي پهرين آيت کان وٺي ۽ چوٽيهين آيت تائين اهي ته جيڪي احڪامات الله تعاليٰ ڏئي ٿو اهي الله تعاليٰ وٽان هدايت ۽ نور آهن ۽ اهو جنهن کي الله تعاليٰ هدايت ڏيندو جنهن کي چاهيندو اهو ئي نور اختيار ڪندو جيڪو هن نور تي نه هلندو، اهو جيڪي آهي سي اختيار نه ڪندو، پوء ان ۾ مطلب ته پهرين زنا جا احڪامات هئا، پوء تهمت جا احڪامات هئا، پوء افڪ جا احڪامات هئا، پوء ڪيئن پاڻهي پاڻ کي بچائجي يا گهرن ۾ پراون ۾ نه وڃجي مطلب ڪهڙي نموني سان وڃجي ان جا آداب سيکاريائين، ان کان پوء سيکاريائين پنهنجو نظر پنهنجي جهڪايو، ۽ پنهنجي فروج جي حفاظت ڪريو ۽ ان کان پوء عورتن کي ڪهڙي نموني سان هي هي نه ڪرڻ گهرجي ههڙي نموني سان هي ههڙيون ڳالهيون ڪرڻ گهرجن هي نه ڪرڻ گهرجن اهي سڀئي احڪامات الله تعالي ٻڌايا انهن کي اختيار ڪندو اهو جنهن کي الله تعالي هدايت ڏيندو جنهن کي هدايت نه ڏيندو سو پيو ڀٽڪندو ۽ پيو مزا ماڻيندو جيڪي وڻيس دنيا جا پوء هاڻي مزا ماڻي دنگ ڪجان مولائي مڙئي خير آهي هلندي پئي دنيا توکان مونکان سواء هاڻي اهو سڄي جيڪا پنجٽيهه نمبر آيت جيڪو اهو ڏيئو ٻري ٿو پنهنجي جاري ۾ پيو آهي ڪائو به آهي پنهنجو تيل به آهي ۽ اهو جيڪو تيل خود جيڪو آهي سو روشن تيل خود به روشن آهي ته ڪائو خود به روشن آهي مطلب ته سڀئي اهي ڳالهيون اهي اچي ته اهي في بيوت

مٿي ڪرڻ جو مطلب ته الله تعاليٰ جي نور ڏانهن رخ رکڻ جي ڪوشش ۽ ائين نه ظلمات ڏانهن هيٺ ماڻهو وڃي هو جنهن جو حڪم ڪيو آهي پوء يذڪر فيها اسمه جنهن منجهه الله تعاليٰ جو ذڪر ڪيو ٿو وڃي ان انهن گهرن منجهه گهرن جي معنيٰ ٻئي ٿيون مطلب مسجدن منجهه خصوصاً ۽ انسان جي گهرن منجهه به ۽ هي جيڪو دل جيڪو گهر آهي الله تعاليٰ جي رهڻ جو جو الله تعاليٰ فرمايو ته پنهنجو الله تعاليٰ وچ ۾ آهي مرء وقلبه ته ان منجه الله تعاليٰ جو ذڪر ڪرڻ ضروري آهي جيڪڏهن ذڪر الله تعاليٰ جو نه ڪبو انسان جي دل منجه ته اهو دل جيڪا سا ويران ٿيندي ۽ جيڪو جنهن گهر ۾ الله تعاليٰ جو ذڪر نه ٿيندو هو جيڪو هائوس آهي هوم آهي اهو هوم نه اهو اهو الله تعاليٰ جو ڏمر ان تي گهر تي هوندو جنهن تي ذڪر نه هوندو الله تعاليٰ جو ۽ مسجد جنهن ۾ ذڪر الله تعاليٰ جو نه هوندو اها ڪهڙي مسجد ٿيندي ته مطلب ته ٽئي اهي گهر جيڪي آهن گهر معني مسجد گهر معني

رجال لا تلهيهم اهي ماڻهو ڪن ٿا، اهي ڪم اهي ٿا ڪن. هاڻي هي ٽئي آيتون هڪ ٻئي سان چارئي هڪ ٻئي سان واسطو آهي انهن جو رجال هو گهر آهن هي مرد مرد معنيٰ مرد ۽ عورتون ٻئي اچي ٿيون وڃن ان ۾ ان سينس منجه پر هاڻي ڪي وري علماء چون ٿا رجال جي معنيٰ هتي اها آهي ته مايون مسجد ۾ نه وڃن رڳو مرد وڃن هاڻي ان منجهان معنيٰ هي ڪڍن ٿا شفيع محمد صاحب اها ڳالهه ڪئي آهي پنهنجو پر پاڻ اها ڳالهه هن وجهه ڪري رجال جي معنيٰ آهي هتي مايون عورتون مرد سڀئي آهن هن ۾ اهي انسان اهي ماڻهو اهي ماڻهو مرد چئجي کڻي ته رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذڪر الله اهي ماڻهو جن کي جي روڪين نٿي سندن ڪم ڪار جيڪو آهي سو

۽ بيع معنيٰ ڏيڻ وٺڻ هي شهر ۾ هو ورلڊ ۾ ۾ هيء شهر ۾ اهو بيع ٿيو ته بيع هن لوئر ليول تي اهي اهي الله تعاليٰ جي ذڪر کان ماڻهو کي نٿيون روڪين مطلب ته اهي ماڻهو اهڙا آهن جيئن سائين عبدالڪريم شاهه بلڙي وارو صاحب پنهنجو گادي تي ويٺو آهي ۽ هلي پئي پنهنجو رنگٽ پيو هلي ۽ الله جو ذڪر ويٺو ڪري ۽ پنهنجو سائين امين محمد پکن ڌڻي سائين پنهنجي هالا جي مخدومن منجهان جيڪو هيو انهي جو ڪلام آهي پنهنجو گٽڪار لڳي پئي آهي گادي تي ۽ پنهنجو واهه واهه ۽ ڪهڙو ڪلام آهي تمام سهڻو اهو ان مطلب ته ماڻهو جو جيڪو چوندا هئا ته دست به ڪار، دل با يار، هٿ پنهنجو ڪم منجهه ۽ دل جيڪا سا الله تعاليٰ سان مشغول، ان جي معنيٰ اها آهي پنهنجو دست به ڪار، دل با يار ته اهي ذڪر الله تعاليٰ کان

قلب معنيٰ ڦيرڻ آهي ته هي دل به جيڪا آهي سا ڦيرائي ٿي توهان جو رت جيڪو آهي سو واپس ٿي موڪلي وري هن وٽ هر طرح تجزيو ٿو ٿئي صفا ٿو ٿئي الائي ڪيئن ٿو ٿئي جيئن ٿيو ٿئي ڊاڪٽرن کي خبر آهي توهان کي ٻڌائيندا توهان جو بهرحال اهو هتي ڦري ٿو رت جيڪو آهي ڦر رت جي گردش ٿئي ٿي ان ڪري قلب قلب آهي قلب آهي جتي دل آهي، دل آهي جتي الله تعاليٰ جو ذڪر آهي ته انهي معنيٰ منجهه تتقلب، تتقلب فيه القلوب والابصار جنهن ڏينهن، هو جيڪو ڏينهن آهي قيامت وارو ڏينهن جيڪو اهڙو ڏکيو ڏينهن هوندو يعني دليون جيڪي آهن سي ڦري وينديون هليون ۽ اکيون جيڪي آهن سي ٽڙي وينديون هليون ڦري وينديون هليون يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار. ڇا ٿيندو، ڇو ٿيندو ائين، ليجزيهم الله احسن ما عملوا ته جيئن الله تعالي انهن ڪمن جو جزا ڏئي، انهن ڪمن جو عيوض ڏئي، انهن ڪمن جو بدلو ڏئي جيڪو توهان سٺا ڪم ڪيا آهن، ما عملوا جيڪو ماڻهن ڪيا آهن سٺا عمل انهن جي الله تعالي جزا ڏئي، ويزيدهم من فضله ۽ الله تعالي پنهنجو فضل وڌائي، وڌائي ڏئي. اهو انهيء ڪري جيڪي ذڪر ڪن ٿا، ذڪر سان الله تعاليٰ جو فضل وڌي ٿو. پنهنجو جي شڪر ڪندو ماڻهو الله تعاليٰ الله تعاليٰ چيو منهنجو شڪر ڪندو ته لازيدنڪم اشڪر ڪم لازيدنڪم والله يرزق من يشاء بغير حساب بيشڪ الله تعاليٰ رزق هاڻ، رزق جي معنيٰ به هاڻ هن ۾ اچي وئي ته هتي جو رزق ۽ آخرت جو رزق، جنهن کي جيڪو جيترو ڏيڻ چاهي الله تعاليٰ بغير حساب جي ڏيڻ چاهي اهو ڏيندو پر هي هن ۾ معنيٰ مطلب جيڪو ماڻهو متلاشي آهي دنياداري جي رزق جو اهو انهي جي لاء به هي آيتون مفيد آهن ۽ ان جي لاء ڪم ڪم واريون آهن ۽ پنهنجو جيڪو ماڻهو ۽ الله تعالي آخرت جو رزق جيڪو آهي جيڪو حاصل ڪرڻ ٿو چاهي انهي جي لاء به هي آيتون هاڻي هي ٿيون چار آيتون گهڻيون پنجٽيهه ڇٽيهه ستٽيهه اٺٽيهه چار آيتون هي ٿيون هليون انهي مان ذڪر آيو قلوب الله تعالي جا جي نور سان جن جا منور آهن روشن آهن ماڻهن جا پيغمبرن جا يا محمد مصطفيٰ صلي الله عليه وسلم جا خصوصا يا اولياء الله جا يا مومنن سڀني جا قلوب جيڪي آهن سي انهيء جي الله تعاليٰ جي نور سان منور آهن، انهن منجهه هي ذڪر آيو، هن چئن آيتن منجهه الله تعاليٰ اهو ذڪر ڪيو، هاڻي ٻه آيتون جيڪي آخري آهن هن ۾ هن منجهه اڻيتاليهه ۽ چاليهه آخري سورت جون نه پر مطلب ته هن ذڪر ۾ هن ٿيم جون ته والذين ڪفروا ۽ ڪافرن جو مثال آهن ٻه ڪا ٻه مثال آهن. والذين ڪفروا اعمالهم ڪسراب انهن جو انهن جا عمل جيڪي آهن سي ڄڻ رڃ وانگي آهن ۽ سراب سراب چئبو پنهنجو هن کي چئبو آهي مراج انگريزي ۾ مانا اک جو ڌوڪو ائين سمجهبو ماڻهو سمجهندو پري ڏسندو ته اهڙو اولڙو پوندو پيو اهڙو ڌرتي تي جو سمجهبو ته اهو پاڻي آهي. هاڻ ماڻهو اهو سراب آهي هن کي چئبو سراب. سراب سنڌي ۾ به سراب چئجي ٿو پر پوء مطلب ته اهو ٿئي ٿو رڻ پٽن منجهه ۽ جتي وڏا وڏا فاصلا توهان ڊرائيونگ ڪندا هئو پريان کان ڏسبو پاڻي ئي پاڻي لڳو پيو هوندو آهي اڇا اهڙي نموني سان لنگهبو ته اهو سراب آهي هڪڙو ڌوڪو آهي نظر جو Delusion آهي هڪڙو Mirage آهي هڪڙو.

لم يجده شيئا جتي وڃي اتي پهچي ٿو جتي سمجهي ٿو ته پاڻي آهي اتي پاڻي هو ئي ڪونه ڪو ڪو ئي ڪونه هو پاڻي اتي پر ڇا ٿو لم يجده ما لم يجده شيئا ووجد الله عنده الله کي لڌو ٿو ڏسي ٿو اتي هاڻ الله کي معنيٰ ڏسي ٿو معنيٰ ٻي ته ڪا شيء ڪونهي الله هو ئي موجود آهي پر الله کي ائين ڪونه ٿو ڏسي جيئن آخرت ۾ انسان ڏسندو مؤمن ڏسندو يا نبي ڏسندا

تڪڙو آهي حساب ڏيڻ منجهه. هاڻي اها هڪ آيت ٿي اڻيتاليهه، هاڻي چاليهه آيت پوري پڙهنداسون، هتي منهنجو وقت پورو ٿي ويو هليو، پوء ان کي وري گڏ ڪنداسون ته هي ٻئي آيتون ٻه هڪڙا مثال آهن پنهنجي ڪافرن جي ظلمات جا، انڌيري جا ۽ هوڏانهن مؤمنن جي کي جيڪو نصيب ٿو ٿئي نور الله تعاليٰ جي طرفان جيڪو منور ٿيل آهي هن قرآن ۾ يا نبي پاڪ جي دين ۾ يا نبي پاڪ صلي الله عليه وسلم جي شخصيت ۾ ڪردار ۾ اهو نور آهي هي ظلمات آهي